ຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ສຸພັດຕາ ແລະ ໄຊຍາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານມີຫົກຂໍ້ດັ່ງນີ້ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງອາຍຸ 12 ປີ ຖືກລັກພາໂຕຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍແຂວງບໍ່ສາມາດປະກອບກິດຈະການໄດ້ປົກກະ ຕິ ຍ້ອນຂາດນ້ຳມັນກາຊວນ ເດືອນມົກກະຣາ ເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 24.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວລາວ ທາງການລາວອອກແຈ້ງການເຕືອນປະຊາຊົນລະວັງກຸ່ມຕົວະຕົ້ມເງິນຄຣິບໂຕທາ ງອອນລາຍ ຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ກຸ່ມຄົນຈຳນວນ 3 ຄົນທີ່ເປັນຄົນລາວ ປະກອບດ້ວຍແມ່ຍິງ 2 ຄົນ ແລະ ຄົນຂັບລົດຜູ້ຊາຍ 1 ຄົນ ໄດ້ລັກພາໂຕເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງອາຍຸ 12 ປີ ຢູ່ບ້ານອຸດົມຜົນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນຳເອົາຂຶ້ນລົດໄປເມື່ອ ວັນທີ 27 ເດືອນມົກກະຣາ 2024 ໂດຍທີ່ຜູ້ປົກຄອງບໍ່ຮັບຮູ້ ແລະ ໄດ້ປະກາດຕາມຫາລູກສາວຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນບ້ານນັ້ນ ຫຼ້າສຸດທັງ 3 ຄົນນັ້ນກໍໄດ້ນຳໂຕເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່ າວ ມາສົ່ງໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງໃນວັນທີ 28 ມົກກະຣາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກໍໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດເມືອງໄຊທານີກັກໂຕໄວ້ເພື່ອດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ ຍ້ອນມີຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການລັກພາໂຕເດັກນ້ອຍ ແລ ະ ກໍອາດຈະເຂົ້າຂ່າຍກໍລະນີການຄ້າມະນຸດ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ ໃນວັນທີ 29 ມົກກະຣາ 2024 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິ ງຄົນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງທາງຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ກັບມາຢ່າງປອດໄພແລ້ວ ແຕ່ທາງຄອບຄົວກໍໄດ້ມີການແຈ້ງຄວາມ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເອົາຜິດກັບກຸ່ມຄົນທີ່ເອົາໂຕເດັກນ້ ອຍແມ່ຍິງໄປໃນມື້ດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ບອກທາງຜູ້ປົກຄອງ ດັ່ງຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາຍນີ້ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນວັນທີ 30 ມົກກະຣານີ້ວ່າ ມາສົ່ງແລ້ວ ສົ່ງແຕ່ວັນເສົາແລ້ວ ພົວພັນຢູ່ ແຈ້ງແລ້ວ ແຕ່ວ່າຄະດີກໍຍັງບໍ່ທັນແລ້ວ ແຈ້ງໄປເບິດແລ້ວ ຍັງກັກໂຕຢູ່ ຈັບໄປເນາະ ທີແລກເພິ່ນວ່າຊິພາໄປເຮັດວຽກຊິ ໄປຮອດແລ້ວເພິ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີກໍໄດ້ຂໍອະນຸຍາດທາງຜູ້ ປົກຄອງ ເພື່ອສອບຖາມເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ທາງຜູ້ປົກຄອງກໍບໍ່ສະດວກ ຍ້ອນລູກສາວກຳລັງຢູ່ໃນອາການຢ້ານກົວ ຈຶ່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ສຳພາດ ໃນຂະນະທີ່ຍາດພີ່ນ້ອງອີກນາງໜຶ່ງທີ່ຮູ້ເຫດການນີ້ກໍເຊື່ ອວ່າ ກຸ່ມຄົນທັງ 3 ຄົນດັ່ງກ່າວ ໜ້າຈະພະຍາຍາມຕົວະເອົາຫຼານສາວຂອງຕົນໄປຂາຍໃຫ້ກັບເຖົ້າແກ່ຄົນຈີນ ເພາະວ່າມີຫຼັກຖານ ແລະ ການຕິດຕໍ່ກັບທາງຫຼານສາວຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ສ່ວນຄະດີນີ້ຈ ະມີຄວາມຄືບໜ້າແນວໃດນັ້ນ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງນາງກ່າວວ່າ ອັນມີໝູ່ຂອງຜູ້ລັກພາຕົວນັ້ນແຊັດມາຫາ ຕົວະວ່າໄປເຮັດວຽກນຳ ແລ້ວມີອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ວ່າເປັນນາຍໜ້າທີ່ໄປຊອກຄົນມາເອົ າຫັ້ນນາ ທີ່ໄປຂາຍຕໍ່ວ່າຊັ້ນ ແມ່ນ ຕຳຫຼວດກັກໝົດແລ້ວຊຸມນັ້ນນະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງການ ປກສ ເມືອງໄຊທານີ ເພື່ອສອບຖາມຄວາມຄືບໜ້າເພີ່ມຕື່ມຂອງຄະດີນີ້ ແຕ່ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ສະດວກໃຫ້ລາຍລະອຽດ ທັງຄວາມຄືບໜ້າໃນການສອບສວນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມ ະນຸດນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນທາງຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະກຳລັງເລັ່ງແກ້ໄຂຄະດີນີ້ຢູ່ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຮູ້ເຖິງລາຍລະອຽດໄດ້ຫຼາຍໄປກວ່ານີ້ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ຜູ້ລັກພາໂຕໄປຖືກກັກໂຕຢູ່ ທາງ ພວກເຮົາມັນເປັນພະແນກທີ່ວ່າຮັບແຈ້ງຄວາມເບື້ອງຕົ້ນນະ ພະແນກສຳນວນສຳເນົາ ແລະ ສົ່ງຟ້ອງເນາະ ທີ່ເອກະສານຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຫາກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດເລີຍ ແລ້ວພວກເຮົາຊິ ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກປະຊາສັງຄົມກ່ຽວກັບວຽກງານປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍກ່າວວ່າ ສຳລັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກລັດກໍບໍ່ໄດ້ປະສານງານມາຍັງໜ່ວຍງານພາກປະຊ າສັງຄົມເທື່ອ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ໂຕນັ້ນອາດຈະເປັນພາກລັດເຂົ້າໄປດູແລເຈົ້າ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ປະສານມາທາງມູນລະນິທິ ແລ້ວກໍເລີຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປ ແ ຈ້ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາ ພວກເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ລົງໄປດຳເນີນການໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍລະນີທີ່ເປັນແບບນີ້ອາດຈະເປັນພາກລັດເພິ່ນເຂົ້າໄປ ທາງດ້ານນັກກົດໝາຍທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສຳລັບກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ ນນີ້ກໍຖືວ່າເປັນການລັກພາໂຕເດັກນ້ອຍ ໂດຍທີ່ຜູ້ປົກຄອງບໍ່ຍິນຍອມ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດ ຈຶ່ງເປັນຄວາມຜິດທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຄວາມໄດ້ ສ່ວນຜູ້ກະທຳຜິດຈະໄດ້ຮັບໂທດແນວໃດນັ້ນ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບການດຳເນີນຄະດີ ຂອງທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນຂະບວນການລິເລີ່ມກໍຜິດແລ້ວ ສົມມຸດວ່າເຂົາເຈົ້າມີຈຸດປະສົງໄປລັກເດັກນ້ອຍ ວ່າເປັນລັກຊັບສິ່ງຂອງ ແລ້ວສຸດທ້າຍກໍມາສົ່ງດຽວນີ້ນະ ຜິດແລ້ວນັ້ນນະ ເຮົາວາງ ແຜນໄປລັກເດັກນ້ອຍ ເຮົາວາງແຜນນຳກັນກໍຜິດແລ້ວນັ້ນນະ ຍອມຄວາມບໍ່ໄດ້ ຈັ່ງນີ້ນະ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮ້ອງຟ້ອງ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄຳນິຍາມຂອງການຄ້າມະນຸດໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ແມ່ນການຊອກຫາ ລັກພາໂຕ ກາ ນເຄື່ອນຍ້າຍ ການຂົນສົ່ງ ຫຼື ນຳສົ່ງ ຮັບເອົາຄົນຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ການໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາ ຫຼື ລີ້ຊ່ອນ ດ້ວຍຂະບວນການຂົນຂວາຍ ແນະນຳ ຕົວະຍົວະ ຫຼອກລວງ ຊື້ຈ້າງຈອບອອຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ມີຈຸດປະສົງອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດ ອີງຕາມເນື້ອໃນຕອນ 1 ໃນມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
ໃນຮອບສອງສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ຊາວລາວຈຳນວນໜຶ່ງໃນຫຼາຍເມືອງ ແລະ ຫຼາຍແຂວງທົ່ວປະເທດ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ປະກອບກິດຈະການໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຍ້ອນບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳມັນກາຊວນພາ ຍໃນປະເທດ ດັ່ງເຈົ້າຂອງກິດຈະການລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 30 ມົກກະຣາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ແຕ່ວ່າລົດນ້ຳມັນໄດ້ເຫັນເຂົ້າຢູ່ ແຕ່ວ່ານ້ຳມັນຄືຂາດ ກໍເຂົາເກັງກິນກຳໄລ ກໍບໍ່ຮູ້ຂອງເຂົາ ແຕ່ມັນກາຊວນເນາະ

ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າປະຊາຊົນຈະບໍ່ຢາກຊື້ນ້ຳມັນໃນລາຄາແພງກໍຕາມ ແຕ່ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊື້ ຍ້ອນຍັງຈຳເປັນຕ້ອງເດີນທາງ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ດັ່ງເຈົ້າຂອງກິດຈະການລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນປະ ເທດກ່າວຕື່ມວ່າ ກາຊວນນະ ອັນນັ້ນ ມັນກະຫຍຸ້ງຍາກໂຕທີ່ວ່າ ອັນໜຶ່ງ ບໍ່ມີນ້ຳມັນນະ ທີສອງ ກໍຂຶ້ນຕື່ມນະ ລາຄາກໍຂຶ້ນ ລາຄາຂົນສົ່ງກໍຂຶ້ນ ລາຄານ້ຳມັນກໍຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີນ້ຳມັນຂາຍ

ປະເທດລາວສິເຮັດແນວໃດ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນຮອບ 2 ປີປາຍທີ່ຜ່ານມາ ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງທຸກປະເພດພາຍໃນປະເທດມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການດ້ານການຂົນສົ່ງຈຳເປັນຕ້ອງ ໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄາຄ່າບໍລິການ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄານ້ຳມັນຈະຂຶ້ນລົງເປັນປະຈຳທຸກສັບປະດາ ແຕ່ຜູ້ປະກອບການກໍບໍ່ສາມາດຂຶ້ນລາຄາຄ່າບໍລິການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ປະກອບກ ານດ້ານການຂົນສົ່ງຫຼຸບທຶນ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແບກຮັບຕົ້ນທຶນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນດ້ວຍໂຕເອງ ໃນພື້ນທີ່ຫຼາຍເມືອງ ແລະ ຫຼາຍແຂວງພາຍໃນປະເທດ ເລີ່ມປະສົບກັບບັນຫາການຂາດແຄນນ້ຳມັນກະຊວນ ຈຶ່ງເ ຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກມາລຽນຄິວເພື່ອລໍຖ້າຕື່ມນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ

ມີບັນຫາແລະນ້ຳມັນກະຊວນ ແຕ່ບໍ່ຮຸນແຮງເຖິງຂັ້ນປັນປີກາຍເທື່ອ
ເຖິງວ່າບັນຫາການຂາດແຄນນ້ຳມັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະຫາກໍເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນ ແຕ່ຄົນລາວກໍຢາກໃຫ້ທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເລັ່ງດຳເນີນການແກ້ໄຂຢ່າງຈິງຈັງ ຖ້າຫາກບັນຫາດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານການຂົນສົ່ງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດ

ໄດ້ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນກະຊວນ 430 ກີບຕໍ່ລິດ ຫຼື ຈາກ 20,780 ກີບ ມາເປັນ 21,210 ກີບຕໍ່ລິດ ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ 380 ກີບຕໍ່ລິດ ຫຼື ຈາກ 22,840 ກີບຕໍ່ລິດ ມາເປັນ 23,220 ກີບຕໍ່ລິດ ແລະ ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ 1,200 ກີບ ຫຼື ຈາກ 29,740 ກີບ ມາເປັນ 30,940 ກີບຕໍ່ລິດ ທັງນີ້ ຖ້າຫາກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກ ນ້ຳມັນກໍຈະມີລາຄາແພງກວ່າທີ່ແຈ້ງການເອົາໄວ້ ຍ້ອນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຄ່າຂົນສົ່ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ສຳລັບເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2024 ນີ້ ທາງການລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເພື່ອປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນໄປແລ້ວຈຳນວນ 4 ຄັ້ງ ໂດຍປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງທັງຫຼາຍຫົວໜ່ວຍພາຍໃນປະເທດຈະມີການກຳນົດການເປີດຂາຍນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແຕ່ເມື່ອມາຮອດໄລຍ ະທີ່ກຳນົດ ຜູ້ປະກອບການນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງລາຍຍ່ອຍ ພັດບໍ່ມີນ້ຳມັນຂາຍຢ່າງພຽງພໍ ດັ່ງເຈົ້າຂອງປ້ຳຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ
ຍັງຂາດຢູ່ນະ ໂອ ຄັນອັນມີຢູ່ປ້ຳເຊື້ອໄຟ ແບບຂະເຈົ້າກໍແບ່ງກັນຂາຍຜູ້ລະໜ້ອຍຊີ້ນະ ບໍ່ໄດ້ຂາຍ ໂອ ມື້ນີ້ລາຄາຂຶ້ນ ໂອ ຂາດມານີ້ປະມານສອງອາທິດນີ້ແຫຼະ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີເລີຍ ມີແຕ່ ກະຊວນເນາະ ກະມີບາງປ້ຳເຂົາເ ຈົ້າກໍທຽວກັນຢູ່ ປັດຈຸບັນທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ດຳເນີນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຈຳນວນໜຶ່ງຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍຍັງຄົງນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາ ກປະເທດໄທເຊັ່ນເດີມ ແຕ່ໃນຈຳນວນທີ່ຫຼຸດລົງ ດັ່ງພະນັກງານປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ
ແລ້ວແຕ່ນະ ບໍລິສັດແມ່ເຂົາເຈົ້າເປັນຈະແບ່ງໃຫ້ ເພາະວ່າເອື້ອຍນີ້ຈະຢູ່ສ່ວນອັນ

ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ NTP ການຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈຳກັດ ຈັດຕັ້ງຈຸດບໍລິການນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຊົ່ວຄາວ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທ າດຫຼວງ ໃນໄລຍະທີ່ການສະໜອງນ້ຳມັນຢູ່ບັນດາປ້ຳນ້ຳມັນ ບໍ່ທັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເປັນໄລຍະເວລາ 1 ເດືອນ ນັບແຕ່ມື້ນີ້ໄປຈົນຮອດວັນທີ 29 ກຸມພາ ປີ 2024 ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກ່າວວ່າ ແ ມ່ນແລ້ວ ພວກເຮົາມີປ້ຳນ້ຳມັນມາໃຫ້ບໍລິການຢູ່ເຂດບຶງທາດຫຼວງ ລາຄາເຮົາເປັນລາຄາປ້ຳເລີຍ ນ້ຳມັນເຮົາກໍໄດ້ມາດຕະຖານ ໂຕນີ້ຄັນຖາມວ່າຊົ່ວຄາວບໍ່ ກໍຊິແມ່ນ ກໍມາໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ກັບຊາວນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈັນ ຕອນນີ້ພວກເຮົາຈະມີສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄົບທັງກະຊວນ ແລະ ແອັດຊັງ ນຳເຂົ້າຈາກປະເທດໄທ ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງລັດວິສາຫະກິດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟລາວ ເມື່ອວັນທີ 23 ມົກ ກະຣາ ປີ 2024 ລະບຸວ່າ ປະເທດລາວໄດ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຈາກປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໃນຮອບປີ 2023 ຜ່ານມາ ໄດ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນທັງໝົດ 1,654 ລ້ານລິດ ໃນນີ້ເປັນກະຊວນ 1,259 ລ້ານລິດ ແອັດຊັງທ ຳມະດາ 365 ລ້ານລິດ ແລະ ແອັດຊັງພິເສດ 30 ລ້ານລິດ ອີງຕາມສະຖິຕິສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ລະບຸວ່າ ການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງໃນຮອບປີດັ່ງກ່າວນີ້ ມີມູນຄ່າ 1,184 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ແລະ ເປັນສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ມີມູນຄ່າສູງເປັນອັນດັບທຳອິດຂອງປະເທດລາວ ໃນໄລຍະສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ພີລະພັນ ສາລີລັດວິພາກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຂອງໄທ ກ່າວວ່າ ໃນປີ 2024 ນີ້ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຈະເລັ່ງປັບປຸງໂຄງສ້າງນ້ຳມັນ ຍ້ອນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາມີການນຳໃຊ້ກອງທຶນເຊື້ອເພີງ ເຂົ້າມາດູແລລາຄານ້ຳມັນໃນປະເທດ ເປັນໄລຍະເວລາດົນ ແຕ່ກັບບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາແບບຍືນຍົງ ສະນັ້ນ ການປັບໂຄງສ້າງນ້ຳມັນຈະຊ່ອຍໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຕົ້ນທຶນລາຄານ້ຳມັນຕາມສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການປ່ຽນ ແປງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ເປັນທຳກັບທຸກຝ່າຍ
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວຂອງເດືອນມົກກະຣາ ປີ 2024 ເພີ່ມຂຶ້ນ 24.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ອທຽ ບໃສ່ເດືອນມົກກະຣາ ປີ 2023 ເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວ ການເໜັງຕີງບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຢູ່ໃນລະດັບ 24.37 ສ່ວນຮ້ອຍ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ກ ານລົງທຶນ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 30 ມົກກະຣານີ້ວ່າ ສາເຫດຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນມົກກະຣາ ປີ 2024 ມ າຈາກຫຼາຍປັດໄຈ ສ່ວນໜຶ່ງກໍມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ການຜະລິດໃນລາວຍັງນ້ອຍ ການຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຜົນດີ ເພາະສິນຄ້າສ່ວນຫຼາຍມີແຕ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເຮັ ດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຍັງມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄ່າຄອງຊີບກໍສູງຂຶ້ນ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນລາວຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນລະບົບ ຍັງມີການແລກປ່ຽນເງິນຕາແບບເຖື່ອນ ຍ້ອນທະນາຄານໃນລາວມີເ ງິນຕາຕ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ເລື່ອງເງິນຕານີ້ແລ້ວ ມັນບໍ່ນອນຢູ່ໃນລະບົບ ມັນກະຍັງມີການແລກປ່ຽນເຖື່ອນຢູ່ ເງິນມັນບໍ່ເຂົ້າຢູ່ໃນທະນາຄານ ມັນກະເງິນກີບເຮົາອ່ອນຄ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ ຖືວ່າຢູ່ທະນາຄານ ເງິນຕາເຮົາມັນກະບໍ່ຫຼາຍວ່າຊັ້ນສະ ສິນຄ້າເຮົາກໍມີແຕ່ນຳເຂົ້າ ການຊົມໃຊ້ກໍຫຼາຍຫັ້ນນະ ເຮັດໃຫ້ຄ່າຄອງຊີບນີ້ກະສູງຂຶ້ນ ສິນຄ້າມັນກະແພງຂຶ້ນ ຜົນມັນແນວນັ້ນເນາະ ເພາະວ່າເຮົາຜະ ລິດບໍ່ໄດ້ເອງຢູ່ໃນບ້ານເຮົາວ່າຊັ້ນສະ ເພິ່ນກະແກ້ ສ່ວນຫຼາຍກະບໍ່ໄດ້ຫັ້ນແຫຼະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທີ່ຜ່ານມາ ທາງການລາວກໍພະຍາຍາມແກ້ໄຂມາໂດຍຕະຫຼອດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍກໍຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ຈຶ່ງເຮັດໃ ຫ້ຍັງຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ທ່ານຄິດວ່າຄວນຈະແກ້ໄຂໃຫ້ຈິງຈັງຈຶ່ງຈະໄດ້ຜົນດີ ໂດຍການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າພາຍໃນລາຄາຖືກລົງ ເງິນກີບລາ ວກໍຈະແຂງຄ່າຂຶ້ນ ທຳມະດາ ສິນຄ້າເຮົາຕ້ອງເອົາຢູ່ພາຍໃນນີ້ໃຫ້ຫຼາຍ ມັນຈຶ່ງຊິເຮັດໃຫ້ເງິນກີບເຮົາແຂງຄ່າຄືນ ແກ້ໄຂມາຢູ່ ແຕ່ວ່າການຜະລິດເຮົານີ້ມັນເຮັດບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນເຮົາຕາມລາຄາ ໂລກ ຕ້ອງຜະລິດ ສົ່ງເສີມການຜະລິດຢູ່ພາຍໃນເຮົານີ້ໃຫ້ຫຼາຍ ຫຼາຍເທົ່າໃດກະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າເຮົາຖືກລົງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າ ວວ່າ ການທີ່ປະຊາຊົນນຳເງິນກີບໄປແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ກໍຍັງສາມາດແລກໄດ້ປົກກະຕິ ທາງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍຫ້າມວ່າເອົາເງິນກີບໄປແລກເ ງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດແຕ່ລະແຫ່ງ ໃນເບື້ອງຂອງນິຕິກຳ ເຮົາບໍ່ໄດ້ມີອັນລະບຽບໂຕໃດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດບໍ່ສະໜອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສັງຄົມ ມັນກະຂຶ້ນກັບການບໍລິຫານພາຍໃນຂອງແຕ່ລະທະນາຄານເອງ ສ່ວນໃຫຍ່ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ທະນາຄານທຸລະກິດໃນລາວກໍຍັງບໍ່ໃຫ້ຊາວລາວເອົາເງິນກີບໄປແລກເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ ຈະ ມີພຽງທະນາຄານບໍ່ເທົ່າໃດແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ທີ່ໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດນຳເອົາເງິນກີບໄປແລກເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ ແຕ່ວ່າຕ້ອງແລກໃນຈຳນວນຈຳກັດ ເຊິ່ງແລກໄດ້ໜ້ອຍແຮ ງ ບາງຄົນກໍແລກໄດ້ບໍ່ເກີນ 1,000-3,000 ບາດໄທ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວລາວຫຼາຍຄົນກໍຍັງແລກປ່ຽນເງິນກັນນອກລະບົບຄືເກົ່າ ແລະ ລັດຖະບານກໍບໍ່ເຫັນຈະແກ້ໄຂອັນໃດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ສິນຄ້າພາຍໃນກໍແພງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ໝູຢູ່ໜ້າຟາມ ແຕ່ກ່ອນລາຄາ 45 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ປັດຈຸບັນ 54 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະສອງສາມພັນກີບຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ບໍ່ຄົງທີ່ ບາງເທື່ອແມ່ຄ້າກໍຕ້ອ ງຍອມຂາຍແບບບໍ່ໄດ້ກຳໄລ ຂາດທຶນກັນໄປກໍມີ ດັ່ງແມ່ຄ້າທ່ານໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ຄືເກົ່າ ຍັງເອົາເຖື່ອນຢູ່ຄືເກົ່າ ກໍກະທົບແລ້ວ ກໍປາກບໍ່ໄດ້ຄືເກົ່ານັ້ນ ເພິ່ນປະຊຸມມີແຕ່ເວົ້າ ຊື້ກິນກໍອົດອອມ ເອົາ ຂາຍເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດລົງນະ ກຳໄລກໍຫຼຸດລົງ ໝູກໍເລີ່ມຂຶ້ນລາຄາແລ້ວ ໜ້າຟາມ 40 ປາຍ ດຽວນີ້ 54 ສິນຄ້າພວກເຄື່ອງປຸງກໍແຮງຂຶ້ນຕາມເຣດເງິນເລີຍແຫຼະ ເທື່ອລະສອງສາມພັນ ອີງຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນ ຂອງທະນາຄານພົງສະຫວັນໃນວັນທີ 30 ເດືອນມົກກະຣາ 2024 ໂດຍອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນບາດ 1 ບາດເທົ່າກັບ 649 ກີບ ເງິນໂດລາ 1 ໂດລາເທົ່າກັບ 20,796 ກີບ ສ່ວນອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບນອກລະບົບ ເງິນບາດ 1 ບາດ ເທົ່າກັບ 650 ກີບ ຫາ 660 ກີບ ພ້ອມດຽວກັນນີ້ຜູ້ປະກອບການທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ເງິນເຟີ້ຂຶ້ນແນວນີ້ ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດກໍແຮ່ງລາຄາແພງຂຶ້ນ ຊາວຄ້າຂາຍບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບປານໃດ ຜູ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບຄືພວກພະນັກງານລັດທີ່ກິນແຕ່ເງິນເດືອນໜ້ອຍໆ ແລະ ບັນດາຜູ້ຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳທີ່ຕ້ອງສູ້ຊົນກັບຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຫຼາຍ ຫາເງິນມາໄດ້ກໍບໍ່ພໍໃຊ້ຈ່າຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຄົນພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໄປ ຫາວຽກເຮັດຢູ່ຕ່າງປະເທດກັນຫຼາຍ ເຊັ່ນ ໄທ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ເພາະເມື່ອໄດ້ເງິນມາແລກກັບເງິນກີບຈະໄດ້ເງິນຫຼາຍ ຄຸ້ມຄ່າຕໍ່ຄ່າຄອງຊີບໃນລາວ

ທ່ານເອງກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕ້ອງຈ່າຍເງິນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າ ເຊັ່ນ ຊີ້ນໝູຕາມຕະຫຼາດນີ້ລາຄາ 90 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມແລ້ວ ຈາກແຕ່ກ່ອນ 80 ພັນກີບຕໍ່ກິໂລກຣາມ ລ ວມເຖິງສິນຄ້າອື່ນໆກໍແພງຂຶ້ນຫຼາຍ ເຊັ່ນ ແພມເພີດລູກຍີ່ຫໍ້ມາມີໂປໂກະ ຈາກແຕ່ກ່ອນລາຄາ 95 ພັນປາຍກີບ ປັດຈຸບັນນີ້ລາຄາ 2 ແສນປາຍກີບ ການຫາເງິນກໍຍາກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນໄປຫາເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປ ະເທດກັນຫຼາຍ ເພາະເງິນກີບລາວຕົກຕ່ຳແຮງ ຕອນນີ້ເງິນແສນກີບ ອູ້ ຊື້ຊີ້ນນີ້ບໍ່ໄດ້ຮອດໂລຊ້ຳ ຊີ້ນໝູ ຊີ້ນສົດກິໂລ 90 ເປັນຫຼາຍແຮງ ຈັກນົມ ຈັກແພມເພີດ ຕອນນັ້ນຖົງໃຫຍ່ຫັ້ນນະ ຖົງໜຶ່ງນັ້ນ 95 ເນາະ ຕອນນີ້ຖົງໜຶ່ງ ສອງແສນປາຍພຸ້ນແຫຼະ ມີການແກ້ໄຂໃດໆເລີຍ ສ່ວນຫຼາຍຈຸນີ້ພາກັນໄປເຮັດຢູ່ຕ່າງປະເທດຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າເງິນລາວເຮົາມັນຕົກເລີຍ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໝວດສິນຄ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແມ່ນ ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 35.9 ສ່ວນຮ້ອຍ ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 33.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໝວດສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 31 ສ່ວນຮ້ອຍ ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພີ່ ມຂຶ້ນ 22 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ເພີ່ມຂຶ້ນ 21.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນວັນທີ 26 ມົກກະລາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ຫ້ອງການກະຊວງເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ການສື່ສານຂອງລາວ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະ ນາລົງທຶນ ແລກປ່ຽນ ແລະ ຊື້ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ມີເນື້ອໃນຕອນໜຶ່ງວ່າ ມີການເຄື່ອນໄຫວຕົວະຍົວະຫຼອກລວງເງິນຄຣິບໂຕ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍນຳໃຊ້ ລະບົບແພລດຟອມທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນຢູ່ລາວ ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ສັງຄົມຈົ່ງມີສະຕິລະວັງໂຕໃນການລົງທຶນ ການແລກປ່ຽນ ແລະ ການຊື້ຂາຍເງິນຄຣິບໂຕ ຜ່ານລະບົບແພລດຟອມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄວາ ມສ່ຽງ ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ ແລະ ທຶນຮອນຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງຊາວລາວຈຳນວນໜຶ່ງ ໂດຍນັກລົງທຶນເງິນຄຣິບໂຕຊາວລາວຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງ ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ກ່າວວ່າ ປົກກະຕິແລ້ວເລື່ອງສໍ້ໂກງເງິນຄຣິບໂຕບໍ່ຄ່ອຍມີປາກົດການຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ວ່າມີກໍລະນີໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນມໍ່ໆນີ້ວ່າ ມີແມ່ຍິງລາວຖືກຕົວະຕົ້ມຈາກມິດສາຊີບ ຈົນສູນເສຍເງິນຫຼາຍກ ວ່າ 90,000 ໂດລາສະຫະລັດ ດັ່ງທີ່ລາວໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 30 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ
ບັນຫາເລື່ອງສໍ້ໂກງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນປານໃດ ແຕ່ວ່າມື້ກ່ອນຄືມີ ມີຜູ້ຍິງຄົນລາວຖືກຫຼອກໃຫ້ໄປຊື້ ຫຼືວ່າໄປ ໄປເທຣດນີ້ບໍ່ແນ່ໃຈ ກັບເວັບໄຊໜຶ່ງ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເປັນຂອງພວກ ອັນ call center ຢູ່ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳບໍ ຫຼືວ່າຈັ່ງໃດ ເພາະວ່າເຫັນວ່າສູນເງິນໄປປະມານຢູ່ 90,000 ດອນລາ ແມ່ຍິງລາວທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອມິດສາຊີບລາຍນີ້ ເປີດເຜີຍໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງນາງວ່າ ລາວໄດ້ຖືກສະແກມເມີຊາວຈີນຄົນໜຶ່ງຕົວະໃຫ້ຫຼິ້ນບິດຄອຍສ ະກຸນເງິນ USDT ແຕ່ບໍ່ສາມາດຖອນເງິນອອກໄດ້ ເຮັດໃຫ້ນາງສູນເສຍເງິນຕົ້ນ ລວມທັງເງິນປັນຜົນ ລວມກວ່າ 155,000 ໂດລາສະຫະລັດ ທາງດ້ານຊາວລາວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ກ່າວວ່າ ຍ້ອນສ ະພາບເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ເຮັດໃຫ້ຊາວລາວຕ້ອງຊອກຫາແຫຼ່ງລົງທຶນເພື່ອສ້າງຜົນຕອບແທນ

ຊາວລາວຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ມີຊາວລາວ ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມທີ່ສົນໃຈລົງທຶນຄຣິບໂຕຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຍ້ອນວ່າການລົງທຶນໃນເງິນຄຣິບໂຕເປັນການສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ງ່ າຍດາຍ ແຕ່ກໍມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເງິນລົງທຶນຈະສູນຫາຍເຊັ່ນກັນ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃນການລົງທຶນພຽງພໍ ຫຼື ຖືກຕົວະຕົ້ມຈາກມິດສາຊີບ ດັ່ງລາວກ່າວວ່າ
ສ່ວນຫຼາຍການເທຣດໃນປັດຈຸບັນນີ້ນະ ອາດຈະມີແຕ່ໄວລຸ້ນ ອາ ນັກຮຽນບໍ ຄົນທີ່ຍັງໂສດເນາະ ເປັນຫຍັງຄືວ່າມີແຕ່ພວກນີ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຄືເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະຫາເງິນໂດຍງ່າຍ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາມັກຢູ່ແລ້ວ ສິ່ງທີ່ ງ່າຍ ອາ ງ່າຍແຕ່ໄດ້ເງິນ ຖ້າວ່າເຈົ້າມັກດ້ວຍ ອັນ ຕາມກະແສນະ ຕາມອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົວເອງ ແມ່ນສຸດທ້າຍມັນຜິດຫວັງ ເງິນຂອງພວກເຮົາມັນຈະຫາຍໄປເນາະ ໄປ ນີ້ຄືຄວາມຈິງເລີຍ
ຊາວລາວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ກ່າວວ່າ ປະເທດລາວຍັງບໍ່ທັນມີທາງເລືອກໃນການລົງທຶນຫຼາຍປານໃດ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ທະນາຄານຢູ່ລາວຂະຫຍາຍທາງເລືອກການລົງທຶນສຳລັບປະຊ າຊົນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຮຸ້ນລາວ ແລະ ຕະຫຼາດຮຸ້ນຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນລາວມີຄວາມສະບາຍໃຈໃນການລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສ ຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ
ຢູ່ບ້ານເຮົາ ທະນາຄານມັນບໍ່ເປີ ບໍ່ໄດ້ມີອັນ ການຊື້ຕະຫຼາດຫຸ້ນຫັ້ນນະ ມັນບໍ່ມີ ຄືຫຍັງນໍ ກະມີທະນາຄານຄຸ້ມກັນເຮົາ ມັນ ມັນ ມັນໜ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກວ່າ ຕໍ່ກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ໄປຫາເຈົ້ າໜ້າທີ່ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ ທີ່ຜ່ານມາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຖືເປັນແຫຼ່ງອາຊະຍາ ກຳທາງດ້ານ ເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ລາວ ໂດຍເຈົ້າຂອງບໍລິສັດສະແກມເມີຊາວຈີນ ຈະຈ້າງເອົາຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດມາເຮັດວຽກຕອບແຊັດ ແລະ ຕົວະຍົວະລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເ ອົາເງິນມາລົງທຶນ ໂດຍອ້າງວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ ຫຼື ເງິນປັນຜົນທີ່ສູງຫຼາຍ ທັງນີ້ ຄົນລາວຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກສະແກມເມີໄດ້ ກໍຈະຖືກຂາຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ເຂດຄາຊິໂນຂອງຄົນຈີນ ໃນເຂ ດປະເທດພະມ້ານຳດ້ວຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ດຣ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດ ທີ 9 ຕອນໜຶ່ງວ່າ ລັດຖະບານກຳລັງອອກນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດເງິນຄຣິບໂຕໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເປັນການສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ລັດຖະບານ ເຊິ່ງໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບ ານ ໄດ້ຮັບເງິນພັນທະລິຂະສິດ ແລະ ພັນທະອາກອນ ຈາກການຂຸດຄົ້ນເງິນຄຣິບໂຕ ຈຳນວນ 282 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 5.7 ຕື້ກີບ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນພາກຂ່າວປະຈຳວັນ ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສ ຣີໄດ້ຈັດມາສະເໜີທ່ານ
ປະເທດລາວຖືກຈັດເປັນອັນດັບທີ 136 ໃນດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ທັງໝົດ 180 ປະເທດທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງເປັນອັນດັບທີ່ຂີ້ຮ້າຍກວ່າເກົ່າ ອຸ່ນແກ້ວ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ
ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ອົງການຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ຫຼື Transparency International ໄດ້ຈັດອັນດັບປະເທດລາວຢູ່ໃນອັນດັບທີ 136 ຈາກທັງໝົດ 180 ປະເທດ ມີຄະແນນລວມພຽງແຕ່ 28 ຄະແນນ ຈາກຄະແນນສູງສຸດ 100 ຄະແນນ ເຊິ່ງຂີ້ຮ້າຍກວ່າປີ 2022 ໃ ນປີ 2022 ປະເທດລາວຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 126 ໃນຈຳນວນ 180 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍມີຄະແນນ 31 ຄະແນນ ສາເຫດທີ່ປະເທດລາວຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ຂີ້ຮ້າຍກວ່າເກົ່າ ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ສາມາດປາບປາມຜູ້ທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງລາຍ ໃຫຍ່ໄດ້ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາຈະມີແຕ່ພະນັກງານທຳມະດາເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກປະຕິບັດວິໄນຍ້ອນການພົວພັນສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ການແກ້ໄຂບັນຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນປັດຈຸບັນ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຜູ້ທີ່ມີຖານະຕຳແໜ່ງສູງຈະລອ ດ ແຕ່ຜູ້ທີ່ມີຕຳແໜ່ງນ້ອຍນັ້ນຈະບໍ່ລອດ ເຂົ້າທຳນອງທີ່ວ່າ ຂີ້ຊ້າງລອດ ຂີ້ມອດຄາ

ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຈະເປັນຄົນລັດກວດກາກັນເອງ ເຊິ່ງມັນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ຍ້ອນວ່າຄົນລັດເອງຮູ້ຈັກກັນ ນັກທຸລະກິດທ່ານ ໜຶ່ງໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ຊິເບີດໄປຢູ່ບໍ່ ຢູ່ປະເທດລາວ ຫຼືວ່າມັນຊິແບ່ງ ມັນຊິເບົາລົງຢູ່ບໍ່ ເທົ່າທີ່ເຫັນມານີ້ ມັນບໍ່ເບີດດອກ ໃຫ້ເບົາກໍຊິເບົາຢູ່ ເບົາຢູ່ຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງ ຖ້າວ່າເພິ່ນເຮັດແທ້ເອົາອີ່ຫຼີຄັກແນ່ ແທ້ ປ່ຽນແຜນໃໝ່ໃຫ້ມີເມືອງ ສາຍດ່ວນກໍແບບໃດ ໂທກໍບໍ່ມີໃຜຮັບຈັກເທື່ອ ຂ້ອຍໂທຫຼາຍເທື່ອແລ້ວສາຍດ່ວນ ສາຍດ່ວນນີ້ ມັນກະຊິບໍ່ແມ່ນເປັນໄລຍະທີ່ວ່າຂະເຈົ້າຈັດ ກອງປະຊຸມສະພາຫັ້ນບໍ ຫຼືວ່າຫຼັງຈາກນັ້ນ ເບີດໄປແລ້ວກະບໍ່ມີໃຜເຮັດວຽກເລື່ອງນີ້ ການເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ມັນຍັງມີໜ້ອຍໂພດ ເປີດໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກຳຈັດການຄໍຣັບຊັນນີ້ ມັນຍັງມີໜ້ອຍໂພດ ເພິ່ນເວົ້າ ຢູ່ວ່າໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເປັນຫູເປັນຕາ ແຕ່ຊ່ອງທາງລະຢູ່ໃສລະ ອືມ ຊ່ອງທາງຢູ່ໃສ ກະສາຍດ່ວນກະຄົບຫັ້ນນະ ແຕ່ຕ້ອງມີຊ່ອງທາງ ຕັ້ງໜ່ວຍງານຂຶ້ນມາໂດຍສະເພາະຢ່າງແນ່ນອນ ມັນໜ່ວຍງານເຂົ າເອງກວດກັນເອງຫັ້ນນະມັນຍາກ ແຕ່ເປັນອົງກອນອິດສະຫຼະແນ່ນອນໄປຕິ ປະຊາຊົນມາຮ້ອງຮຽນແມ່ນເຂົາປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂລດ ມັນເປັນແບບໃດ ເປັນລັກສະນະແບບວ່າຄົນລັດກວດຄົນລັດນຳກັນຫັ້ນບໍ ຫຼືວ່ າຈັ່ງໃດ ກໍຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ຕົວເອງກວດເງິນໃນຖົງຕົວເອງ

ເຊື່ອບໍ່ວ່າເພິ່ນສິປາບໄດ້ ບໍ່ໆໆ ຂ້ອຍສິເວົ້າໂລດ ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອ ຜູ້ໃດກໍບໍ່ມີນັ້ນຈັກເທື່ອຫັ້ນນະ ອືມ ຍອມ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການກວດກາລັດຖະບານຢູ່ຂັ້ນແຂວງທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ສຽ ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ຊ່ວງນີ້ໜ່ວຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຕ້ອງໄດ້ເອົາຈິງໃນການກວດສອບ ໃນໂອກາດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງສາກົນຄົບຮອບ 20 ປີ ເມື່ອວັນ ທີ 8 ທັນວາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວໄດ້ລາຍງານວ່າ ພົບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເປັນມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍຕື້ກີບ ແລະ ຫຼາຍລ້ານໂດລາ ພ້ອມທັງກວດພົບຜູ້ທີ່ເຂົ້າໄປພົວພັນຫຼາຍຄົນ ອີງຕາມທ່ານ ວິໄລວັ ນ ບຸດດາຄຳ ຮອງຫົວໜ້າອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂັ້ນສູນກາງ ປີ 2023 ນີ້ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດໄດ້ກວດພົບຜົນເສຍຫາຍຈາກການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ມູນຄ່າຫຼາຍກ ວ່າ 800 ຕື້ກີບ ແລະ 16 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີການກວດພົບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ 34 ຄົນ ໃນນັ້ນເປີດການສືບສວນສອບສວນແລ້ວ 19 ຄົນ ແລະ ອີກ 15 ຄົນຢູ່ລະຫວ່າງການກັກໂຕ ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວຈຳນວນດັ່ງກ່າວໄດ້ກະທຳຜິດຫຼາຍຂໍ້ ຫາ ທັງການສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງ ໜ້າທີ່ ໃຫ້ ແລະ ຮັບສິນບົນ ຍັກຍອກສໍ້ໂກງຊັບຂອງລັດ ປອມແປງເອກະສານ ແລະ ອື່ນໆ ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ປະເທດເດນມາກເປັນປະເທດອັນດັບທີ 1 ທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດ ຍມີຄະແນນລວມ 90 ຄະແນນ ຕໍ່ມາແມ່ນປະເທດຟິນແລນ ເປັນອັນດັບທີ 2 ມີ 87 ຄະແນນ ແລະ ອັນດັບທີ 3 ແມ່ນປະເທດນິວຊີແລນ ມີຄະແນນລວມຢູ່ທີ່ 85 ຄະແນນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດລາວ ໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ປະເທດລາ ວຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 128 ໃນຈຳນວນ 180 ປະເທດທົ່ວໂລກ ມີຄະແນນລວມ 30 ຄະແນນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຕໍ່ໄປແມ່ນພາກສະຫຼຸບຂ່າວ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປແລ້ວນັ້ນມີດັ່ງນີ້ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງອ າຍຸ 12 ປີ ຖືກລັກພາໂຕຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼາຍແຂວງບໍ່ສາມາດປະກອບກິດຈະການໄດ້ປົກກະຕິ ຍ້ອນຂາດນ້ຳມັນກາຊວນ ເດືອນມົກກະລາ ເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 24.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂ ອງຊາວລາວ ທາງການລາວອອກແຈ້ງການເຕືອນປະຊາຊົນລະວັງກຸ່ມຕົວະຕົ້ມເງິນຄຣິບໂຕທາງອອນລາຍ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເ ທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ